ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ກັບມາພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງລາວຍອດນິຍົມມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ນ ະບັດນີ້
ສະບາຍດີແຟນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກທຸກຖ້ວນໜ້າ ບັດນີ້ເຮົາກໍຍ່າງເຂົ້າເດືອນມິຖຸນາ ກາງປີແລ້ວ ຫວັງວ່າເຄິ່ງປີຜ່ານມາ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະປະສົບຜົນສຳເລັດທຸກປະການ ແລະຂໍໃຫ້ອີກເຄິ່ງປີໜ້າ ນີ້ ຈົ່ງສົມຫວັງຍິ່ງໆຂຶ້ນ ຂໍຈັດເພງເຊໂປນລຳລຶກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຄຳໃສ ດວງຄຳຜິວ ທີ່ຂຽນຜ່ານທາງ Facebook ຂໍຟັງເພງເກົ່າ ເພງດັງໃນອະດີດຂອງທ່ານຄຳເຕີມ ຊານຸບານ ທາງເຮົາຈຶ່ງຂໍຈັດໃຫ້ເລີຍ ຫວັງວ່າທ່ ານຄຳໃສໄດ້ຟັງແລ້ວ ກໍຄົງຈະຂຽນເຂົ້າມາຫາທາງເຮົາອີກ

ສ່ວນເພງທີສອງນີ້ ຂໍຈັດໃຫ້ບັນດາແຟນລາຍການທຸກໆທ່ານ ແບບວ່າຄິດຮອດກັນ ເພາະວ່າໄດ້ຍິນເພງນີ້ຍາມໃດຈະຮ້ອງຕາມ ແລະຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານອອກມາຟ້ອນລຳຮ່ວມກັນ ບໍ່ເຊື່ອກໍຕ້ອງໄປຟັງເພງນີ້ພ້ອມ ໆກັນເລີຍ ຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງທ່ານຜູ້ຟັງ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ

ເພງທີ່ຫາກໍຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນເພງດົນໆເຫັນກັນເທື່ອໜຶ່ງ ຂອງຈ່ອຍ ທົດສະກັນ ວັນນະສອນພ້ອມດ້ວຍລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ດ້ວຍເພງຄົງເຊໂດນທີ່ຮັກ ທີ່ຂັບຮ້ອ ງໂດຍເຈົ້າຂອງສຽງເພງຕົ້ນສະບັບ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ອາໄສຢູ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ມາລີ ຈັນສຸກ